ມັນເປັນປີແຫ່ງຄວາມຍາກລຳບາກໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ ສຳລັບທ່ານ ຊູ ຢຸນຊິງ ພືດຜົນຫຼັກຂອງທ່ານແມ່ນໝາກຂຽບຝຣັ່ງ ທີ່ເປັນໝາກໄມ້ເຂດຮ້ອນລົດຊາດຫວານ ໝາກຂຽບຝຣັ່ງເປັນພືດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບການປູກຝັງໃນເກາະແຫ່ງນີ້ ທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນ ພວກມັນຍັງເປັນພືດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບພວກຜູ້ບໍລິໂພກໃນຈີນ ຜູ້ທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຊື້ພວກໝາກຂຽບຝຣັ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເກືອບວ່າ 90 ເປີເຊັນ ແຕ່ຈີນໄດ້ຕັດການນຳເຂົ້າພວກໝາກຂຽບຝຣັ່ງອອກເມື່ອສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງກັບໄຕ້ຫວັນ ປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກໝາກໄມ້ມີແມງໄ ມ້ຫຼາຍ ຫຼາຍໆຄົນໃນໄຕ້ຫວັນແນມເຫັນວ່າມີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ທ່ານ ຊູ ຢຸນຊິງ ຊາວສວນປູກໝາກຂຽບຝຣັ່ງ ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ
ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ແກ້ຕົວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ສະເໝີ ທີ່ວ່າມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຜິດປົກກະຕິນຳຜົນຜະລິດຂອງເຈົ້າ ເປັນເວລາ 2 ປີ ທ່ານ ຊູ ບໍ່ມີກຳໄລເລີຍ ຈີນໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ໃນເດືອ ນມິຖຸນາ ແຕ່ຕະຫຼາດຍັງບໍ່ຟື້ນຕົວຢ່າງເຕັມສ່ວນເທື່ອ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທັງຫຼາຍ ຈີນຍັງໄດ້ຫ້າມໝາກໄມ້ອື່ນໆຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີໂດຍອ້າງໃສ່ຄວາມລະມັດລະວັງທາງດ້ານຄວາມປອດໄ ພຂອງຊີວະພັນ ການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳໝາກໄມ້ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ຫຼາຍ ຊີຢາວ ເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງໝາກໄມ້ແຫ່ງນີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ ຈີນພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງການ ເພິ່ງພາອາໄສເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດ້ານການເມືອງ ທ່ານ ຫຼາຍ ຊີຢາວ ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງໝາກໄມ້ກາວຊວງ ກ່າວໃນພາສາຈີນກາງວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໝ າກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຂອງໄຕ້ຫວັນບໍ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການພວກມັນເລີຍ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວນີ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເອົາຊະນະຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ມັນເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບການເມືອງ ທັງໝົດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈີນປະຕິເສດຕໍ່ແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ສຳລັບມາດຕະການດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ໃນຊ່ວງເວລາອື່ນໆ ປັກກິ່ງກໍມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຊື່ອມໂຍງການ ເຄື່ອນໄຫວໃສ່ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອີ້ນກອງກຳລັງເອກະລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແບບແຜນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງຈີນ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ວິທີແບບຫົວກະລົດ ແລະ ໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ໄ ຕ້ຫວັນມາຍາວນານ ນັກວິເຄາະທ່ານ ຊຽວ ຊຸນ ກ່າວ ທ່ານ ຊຽວ ຊຸນ ນັກຂຽນເລື່ອງໝາກໄມ້ ແລະ ການເມືອງ ກ່າວໃນພາສາຈີນກາງວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍເປີດປະຕູສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເບີກບານໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາສູ່ຄວາມເພິ່ງພາອາໄສແລ້ວ ຂ້ອຍກໍສາມາດເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການກັບເຈົ້າ ຖ້າເຈົ້າຟັງຄວາມຂ້ອຍ ກໍຈະໃຫ້ເຈົ້າຕໍ່ໄປ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຟັງ ຂ້ອຍກໍພຽງແຕ່ປິດຕ ະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກສ່ວນກະສິກຳ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແມ່ນຄວາມວິຕົກກັງວົນ ໂດຍສະເພາະກ່ອນໜ້າຂອງການເລືອກຕັ້ງໃນອາທິດນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນທີ່ອອກມາ ແລະຄວາມສຳພັນກັ ບຈີນອາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປທີ່ນັ້ນ ພວກຊາວສວນໝາກໄມ້ຫຼາຍໆຄົນ ສະໜັບສະໜູນນັກການເມືອງຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດກັບຈີນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານ ຊູ ຢຸນຊິງ ຊາວສວນໝາ ກຂຽບຝຣັ່ງ ກ່າວໃນພາສາຈີນກາງວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ແຕ່ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີກັບອັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະຊາທິປະໄຕແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ມັນເປັນການເລືອກທີ່ຍາກຫຼາຍສຳລັບພວ ກຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນທົ່ວຊ່ອງແຄບແຫ່ງນີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA